۽ توهان کي تڪليف ۾ نه وڌو آهي، جيڪڏهن پنج ماڻهو آهن جماعت ۾ پنج هزار آهن انهن جي نماز هلڪي ٿي وئي اهي پنج ئي هزار بيٺا پڙهن اها ثقيل نماز ٿي پئي ڳري ٿي پئي الله تعاليٰ آساني ڪري ڇڏي بار لاهي ڦٽي ڪيو جڏهن امام پڙهي ٿو ته ان جي پويون توهان نه پڙهو نبي پڙهي ٿو ته ان جي پويون صديق اڪبر نٿو پڙهي سگهي ڀلا جبرائيل پڙهي ٿو ته نبي ان جي پٺيان نٿو پڙهي سگهي

اسان تاڪيد ڪيوسي آدم عليه السلام کي اڳي فنسي اهو به ائين وساري ويو هو ولم نجد له عزما ان جو ارادو نه هو هتي ڄڻ اهي ٽي ڳالهيون اچي ويون موسيٰ عليه السلام جي ڳالهه ۽ حضرت رسول الله صلي الله وسلم جي پڙهڻ جي ڳالهه وري حضرت آدم عليه السلام جي ڳالهه ان کي چيوسي تون ميوو نه کاء پر هن ميوو کاڌو الله فرمائي ٿو ته انهن جي مٿان اسان جو ڪو مواخذو ڪونهي مقام هر ڪنهن جو جدا آهي، فرق آ مگر ڳالهه اها آهي ۽ اهي شيون عصمت انبيا کي نقصان نه ٿيون پهچائن ۽ مخالفت ۾ جيڪي شي طاغوتي طاقتون آهن سي ڪوشش ڪن ٿيون ته ڪنهن طرح زيان ٿئي جهڙي طرح ڏسو ملائڪن کي اسان حڪم ڪيوسي سجدو ڪيو آدم عليه السلام کي فسجدوا الا ابليس انهيء انڪار ڪيو ته اها جيڪا طاغوتي طاقت توهان جي مقابلي ۾ هميشه هوندي تنهن ڪري انهيء سان هميشه احتراز رکبو. هتي به شيطان سامري کي گمراهه ڪري وڌو هن نقصان ڪيو. فقلنا يا آدم ان هذا عدو لڪ

توهان اهو ڪيو ته پوء توهان کي اهو ملي ويندو معنيٰ شيطان پنهنجي حرڪت ڪئي ۽ انهن کي اهو ميوو ڏنو ويو ڪا مصلحت ڪانه هئي ان ۾ هن جو هن جو مقصد اهو هيو ته هنن کي ان درجي کان ڪيرائجي الله تبارڪ وتعاليٰ ان ۾ اها تقدير رکي هئي مقدر اهو ته هي ميوو کائيندا اها غلطي ظاهر ۾ جيڪا سمجه ۾ اچي ٿي جيڪي الله تعاليٰ پاڻ فرمائي ٿو لم نجد له عزما انهيء جي ڪري سبب سان ٻاهر هن کي جنت مان ڪڍي ڇڏيو. هن جي اولاد بچي ويندي، نه ته اها اڄ شجرو ممنوعو هن ساري اولاد جي لاء به لازمي طرح هجي ها. رب تعاليٰ اولاد کي ان مصيبت کان بچائي ڇڏيو. معنيٰ هاڻي اولاد کي کائڻ جو امڪان ئي نه رهيو. ان ۾ هڪڙو نفيس نڪتو آهي. جيڪڏهن ماڻهو اتي پيدا ٿين ها جنت ۾، منع اها ساڳي هجي ها آدم عليه السلام واري.

پروگرام تي هلي الله تعالي وٽ آخرت ۾ جنت ماڻهو حاصل ڪري منع ڪنهن شيء جي ڪانهي هڪڙي آدم عليه السلام کي ڪڍي الله تعالي اولاد جو رستو بڻايو پوء جيڪو صراط مستقيم تي هلي جيڪو ڊگهو رستو اختيار ڪري اڪلا منها پوء هنن کاڌو بدت لهما سوآتهما انهن جون شرمگاهون انهن تي کلي پيون. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه جنت جا پن پيا پنهنجي مٿان ويڙهين. معلوم ٿيو ته ستر اها طبعي شيء آهي. غير مستور هجڻ، اگهاڙو هجڻ غير طبعي شيء آهي. وعصيٰ آدم ربه فغويٰ آدم عليه السلام حڪم الله تعاليٰ جو هٽايو پوء اهو انهيء راهه کان پري ٿي ويو. معنيٰ جنت ۾ رهڻ وارو جيڪو رستو هوس اهو ان جو ڪٽجي ويو، مراسم اهي ويا هليا. ثم اجتباه پوء الله تعاليٰ وري نوازش ڪئي، فتاب عليه هن جي توبهه کي قبول ڪيائين، متوجه ٿيو، وهديٰ ۽ هدايت ڪيائين، رستي تي آندائين. قال اهبطا منها جميعا فرمايائين توهان هاڻي لهي وڃو هتان، بعضڪم لبعض عدو هڪ ٻئي جا توهان دشمن آهيو، شيطان توهان جو دشمن رهندو، توهان شيطان جا دشمن رهندو. بس ختم ٿيو قصو. هاڻي پاڻ ۾ احتياط رکجو. اڳي آدم عليه السلام جي سجدي نه ڪرڻ ڪري شيطان تي لعنت پئي. اهو سبب بڻيو وجود آدم جو. شيطان جي لعنت جو سبب بڻيو وجود آدم جو. شيطان کي اهو سبب ڏکيو لڳو. دشمني ۽ نفرت آدم عليه السلام جي طرفان هميشه جي لاء ويهجي وئي شيطان جي دل ۾. پر اها دشمني يڪطرفي هئي. يڪ طرفي دشمني انتهائي خطرناڪ هوندي آهي، ٻيء ڌر کي پتو ئي ڪونه دشمنيء جو. رب تبارڪ و تعاليٰ شيطان کان اهڙي حرڪت ڪرائي، جنهن جيڪو وري آدم عليه السلام جي نڪرڻ جو سبب بڻجي پيو. هاڻي آدم عليه السلام کي نفرت ٿي پئي شيطان جي حرڪت کان، هاڻي دوطرفي دشمني آهي، احتياط مڪمل آهي. ائين ٿي فائدو ٿي پئي. دشمن کي جيستائين ماڻهو سڃاڻندو نه، تيستائين بچاء ڪيئن ڪندو؟

الله جي ياد اها وڌ ۾ وڌ شيء آهي. آدمي خدا جي ياد کان غافل رهي محض دنيا جي فاني زندگي کي پنهنجو قبله مقصود بڻائي ان جو گذران مڪدر هوندو، ڪروڙين جو مالڪ هوندو، پريشان هوندو، ٿوري نقصان تي پشيمان ٿيندو، وري اسباب کي فراهم ڪندو، وري انهن کي گڏ ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو، ڪا به کوٽ نظر آئي ته ان کي پورو ڪندو، مطلب ته زندگي بي آرام. ڪنهن به وقت پريشان ئي پريشان. موت جو يقين، دولت جو زوال، ان جي لاء جدا اهو سوهان روح بڻيو بيٺو هوندو. چئجو موت آيو مون کي هنن سڀني شين کان ڪٽيندو. ڪيترا ماڻهو، وڏا وڏا ماڻهو اهڙا آهن جيڪي جن کي آرام ڪونهي ڪو. ڪلاڪ ڪلاڪ، ٻه ٻه ڪلاڪ به هنن کي آرام ڪونهي ڪو. وڏا دنيا جا صاحب، وڏي ملڪيت جا مالڪ، مگر انهي دنيا جي مخمصن ۽ چڪرن ۾ اچي ڪري ڪڏهن ڪڏهن پنهنجي زندگي کان بيزار ٿي موت کي ترجيح ڏئي خودڪشي تائين پهچي ويندا آهن ۽ اهي دولتمند اتان سمجهه ۾ آيو ته اصل شيء انسان جي قلب کي قرار ڏيڻ واري اها ئي آهي ڇو ته اکين سان شيون ڏسڻ واريون، اهو دروازو دنيا ڏي کليل، ڪنن سان ٻڌڻ جا آواز، زبان سان لذتون چکڻ جون، نڪ سان خوشبويات، عطريات يا بدبويات، جسم تي نرم گرم لباس يا ڪي اهڙيون لذتون جيڪي جسم سان واسطو رکن ٿيون، اهي انهن جو دل تي ڪو به اثر ڪونهي. دل جو دروازو صرف رب تعاليٰ ڏي کليل آهي. فرمائي الا بذڪر الله تطمئن القلوب الله جي ذڪر سان دلين کي قرار حاصل ٿيندو آهي هڪڙي انسان کي دنيا جون سڀ عيش عشرتون پهتل آهن عجيب جايون بهترين کاڌا عمدا لباس خدمت وارا گهڻا سڀ ڪجهه هن کي آهي پر اتفاق سان هن جي دل کي هڪڙو صدمو اچي ويو ڪو غم هن کي پهچي ويو ڪو قضيو ٿي ويو ڪا فوتي موتي اهڙي اچي وئي آهي جنهن ۾ هي تقريبن ان صدمي جي ڪري نڍال ٿي پيو هاڻي هن کي کاڌو نه وڻندو اعليٰ درجي جا لباس ڏيوس قرار نه ايندو

هينئر اکين ۾ اندر نور آهي جيڪو اکين مان ظاهر ٿو ٿئي پوء قلب جو نور اکين منجهان ظاهر ٿيندو اطاعت جو نور هوندو ذڪر جو نور هوندو حضور انور صلي الله جي سنت جو نور هوندو پوء جڏهن اتي اٿندو انڌو هوندو قال رب لم حشرتني اعمي الله ماکي انڌو ڪيئي

هتان جي تڪليف کي ته ماڻهوء کي هتان جي جيڪا تڪليف آهي ان کي ته ماڻهو گهٻرائي دنيا جي تڪليف کان ته ماڻهو پاڻ کي بچائي پر آخرت جي اهڙي انداز جي عذاب کان جيڪو هميشه رهڻ وارو هجي ان کان احتياط نه ڪري افلم يهد لهم ڪم اهلڪنا قبلهم من القرون ماڻهن کي پنهنجو موت ياد وسري ويو آهي ڪيتريون قومن جون قومون اسان هلاڪ ڪري ڇڏيونسين هن کان اڳ ۾، يمشون في مساڪنهم انهن جاين تي هلندا ها، هي اڄ انهن جا وارث بڻجي ويٺا آهن. انهن جو نه هجڻ ۽ هنن جو انهن جاين تي اچڻ اهو وڏو شاهد آهي ته ڪو دور اهڙو ٿيندو، هي نه هوندا وري ٻيا انهن جي جاء تي اچي ويندا. اها ڳالهه هنن کي نٿي سمجهائي. ان في ذلڪ لآيات لأولي النهي، ان ۾ عقلمندن جي لاء نشانيون آهن. سمجهن ان ڳالهه کي ته ڪيڏو وڏو سبق آ. لولا ڪلمة سبقت من ربک، ڳالهه اصل هيء آ ته مجرمن کي سزا ڏيڻ ۾ هڪڙو وقت مقرر آهي، تنهنڪري هي غره ٿي ويا آهن، بي پرواهه ٿي ويا آهن. پنهنجي ان موقعي کي ڏسي، جيڪڏهن اهو فيصلو ٿيل خدا جي طرفان نه هجي ها ته عذاب فلاڻي تاريخ ايندو، لڪان لزاما، ته جيڪر اهو عذاب اچي وڃي ها. واجل مسمي، جيڪڏهن وقت مقرر ٿيل نه هجي ها، مٿي عطف آ انهي جو.

عورتون، ننڍڙا ٻار، مستضعفين من الرجال والنساء الله تعاليٰ قرآن ۾ فرمائي ٿو اڃا هي ويٺا آهن پويون مڪي ۾ تنهن ڪري مڪي مڪرم تي عذاب نه آيو پوء الله تعاليٰ انهن کي ٻاهر ڪڍيو بدر جي ميدان ۾ آندو هڪڙي پاسن هو پري ٿي بيٺا مقابلو جنگ جو ٿيو پوء الله تعاليٰ فرمايو يعذبهم الله بأيديڪم الله تعاليٰ انهن کي توهان جي هٿن سان عذاب ڪيو اڳي قومن تي عذاب ايندا هئا منهم من خسفنا به منهم من اغرقنا منهم من اخذته الصيحه منهم من ارسلنا عليهم رجزا من السماء عذاب جون صورتون الله تعالي ٻڌائي ٿو هتي هن امت جي لاء ائين نه ٿيندو دعا گهريل آهي ته الله تعالي هن جي مٿان آفت سماوي نه اچي شڪليون انهن جون نه بدلجن ڪن کي چيائين ڪونوا قردة خاسئين پر کن کي فرمائي ڪونوا قردة خنازير هي سڀ عذاب آهن نبي سائين جن دعا گهري الله تعالي دعا قبول آهي عذاب ان صورت ۾ نه ٿيندو ڀلا بي فرماني جي لاء ڪو پاداش ته هجي، يعذبهم الله بأيديڪم توهان جي هٿن سان خدا عذاب ڪندو. مسلمانن کي ايترو تيار رهڻ کپي جو بي فرمان قومن جي لاء هنن جا هٿ عذاب هجن، جيڪڏهن ائين نه ٿيو ته پوء پاڻ عذاب ۾ گرفتار ٿيا. ايتري قدر جهاد ۽ استعداد اسلحو مسلمان جي لاء ضروري آهي. ڇو ته هاڻي مسلمان جو وجود ڪافر جي لاء عذاب آهي نه، تنهن ڪري ڪافر ڪوشش ٿا ڪن ته اهو عذاب هٽي. مسلمانن کي ڪافر بڻائڻ جي ڪوشش ٿا ڪن. انهن جي محنت ايڏي وڏي آ جو پنهنجي اسڪيم ۾ ايترو ويجهو ٿي ويا آهن ۽ مسلمان ايترو ٿڌو آ پوئتي جو پنهنجي وجود کي الله تبارڪ و تعاليٰ جي قدرت جو جارحو نٿو بڻائي ۽ ڪافرن جي لاء عذاب نٿو بڻجي اها آهي مسلمانن جي انتهائي غلطي حديث پاڪ ۾ نبي سائين جن فرمايو هڪڙي ٻيون قومون اينديون جيڪي توهان کي کائي وينديون، ڳڙڪائي. صحابه عرض ڪيو، نحن يومئذ قليل يا رسول الله، ٿورا هونداسين، فرمايو ته نه، توهان ڪثير انتم بل انتم ڪثيرون، توهان گهڻا هوندو، پر توهان ۾ اچي ويندو ياخذڪم الوهن، توهان کي وهن اچي پڪڙيندو، وهن جي معنيٰ نه سمجهيا، حالانڪه عرب آ ايترو اکر نادر هو اهو تنهن وقت. پڇيو ما الوهن يا رسول الله، وهن ڇا آهي؟ حب الدنيا وڪراهية الموت، دنيا جي محبت هوندي، موت کان توهان کي نفرت هوندي. پوء ٻيون قومون اينديون توهان کي ائين کائينديون جيئن بکي بکيو اچي دسترخوان کائي وڃي ائين توهان کي کائي ويندا هن وقت ۾ مسلمان جي ساري دنيا ۾ اها حالت آهي دولت جي لحاظ کان عزت جي لحاظ کان علم جي لحاظ کان قوت جي لحاظ کان ڪهڙا مسلمان گهٽ آهن عدد ۽ ڪثرت جي لحاظ کان پورو هڪڙو ارب اڃا به سوائي سوا ارب مسلمان دنيا ۾ سوا ارب مسلمان غلام هي ڏٺو ته ڪهڙي حالت ٿي ڍاڪا جي اندر ٻيانوي هزار

الله تعاليٰ جي طرف توجهه خزانو ٻه قسم آهي هڪڙو روحاني خزانو ٻيو جسماني خزانو مومن جو جن اسلام ۽ ايمان قلب جي دولت آهي ان کي روحاني خزانو کپي نه ۽ ڪافر کي رڳو دنيا آهي تنهن ڪري انکي دنيا آهي لا تمدن عينيڪ اليٰ ما متعنا به ازواجا اک کڻي به نه ڏس نه جيڪي اسان انهن کي جنسي جوڙا شيون عطا ڪيون آهن زهرة الحياة الدنيا دنيا جي تازگي لنفتنهم فيه اسان انهن کان امتحان ورتو آهي رزق ربڪ خير و ابقيٰ رزق رب جو بهتر آهي باقي رهندڙ آهي هتي فيصلو ٿي ويو ته مومن کي دنيا ايتري تائين اهڙي لحاظ کان ڪمائڻي آهي جيڪا هن کي جهاد ۾ ڪم اچي رب جو رزق تمام گهڻو آهي ان جو سوال ئي ڪونهي حضور سائين فرمايو آهي

هن خوار ٿيڻ کان ۽ ذليل ٿيڻ کان اڳ ۾ اسان تنهنجا تابعدار بڻجي پئون ها يا ذلت نه اٿاريون ها پنهنجي سر تي مطلب اهو ٿيو وڃي ته اهي ماڻهو الله تعاليٰ وٽ پورا جوابدار آهن ۽ جوابداري انهن جي هيئن پوري ٿي جو الله تعاليٰ انهن جي حجت کي ختم ڪيو هدايت جو انتظام ڪري ڇڏيو رسولن جي ذريعي تبليغ جي ذريعي ان کان بعد جيڪڏهن هنن جي مٿان عذاب الاهي آيو پوء

اهو ڄاڻو اٿو ته ڪهڙا ماڻهو آهن سڌي رستي وارا ومن اهتديٰ ۽ ڪهڙا هدايت وارا آهن اها توهان کي پاڻ پوري پوري طرح خبر پئجي ويندي ۽ توهان کي سمجه ۾ ايندو هدايت وارو ڪير آهي ۽ فضول حيلي بهاني بڻائڻ وارو اهو ڪير آهي رب تعاليٰ فرمايو ته توهان کي ٿوري وقت ۾ پاڻ اها خبر پئجي ويندي حقيقت ظاهر ٿي پوندي ته ڪهڙي جماعت جو رستو سڌو آهي يا ڪفر جو رستو سڌو آهي ڪين اسلام جو رستو سڌو آهي هتي رب تعاليٰ طٰه سورت جي اندر پورو فيصلو ڪري ڏنو ته توهان دنيا ۽ دولت معاملات ذاتي طور انهي کي پنهنجو مقصد نه سمجهو اها توهان جي دين جي ڪم اچي ٿي پوء توهان جي اها دنيا ڪم جي آهي ۽ انهي کي پنهنجو ذاتي مقصد نه سمجهو الله جي ذڪر کي ذاتي مقصد سمجهو جهاد کي ذاتي مقصد سمجهو الله جي ڪلمي کي بلند ڪرڻ قومن کي هدايت ڪرڻ ذاتي مقصد سمجهو

ويجهو ٿيو ماڻهن جو حساب ۽ اهي آهن غفلت ۾ منهن موڙيندڙ معنيٰ مجازات جي گهڙي سر تي اچي بيٺي آهي پر ماڻهو اڪثر انهي سخت غفلت ۽ جهالت ۾ ڦاٿل آهن ڪا تياري ڪانهي ته اسان کي هڪڙو اهڙو وقت اچڻ وارو آهي جنهن ۾ حساب ڏيڻو پوندو دنيا جي جهان ۾ انهن مشرڪن جي مٿان اسلام جي فتح جا ڏينهن آيا، اها گهڙي سر تي بيٺل هئي، انهي جو فڪر نه ڪيائون. آخرت ۾ حساب ڪتاب، قيامت جو، اهو ويجهو اچڻ وارو آهي، انهي جو خيال به نه ڪيائون. نصيحت ٻڌي ڪري لاپرواهي ڪيائون ۽ ان کان پٺي ڏيندا رهيا. سمجهڻ ۾ ائين پيو اچي ته الله تعاليٰ جي حضور ۾ ڄڻ

مجلسون آهن، ادارا آهن مشورن ۽ صلاحن جا، جيڪي اسلام جي خلاف هميشه مهمون سوچيندا رهن ٿا. رب تعاليٰ فرمايو ته اهي الذين ظلموا بي انصاف اسروا النجويٰ پنهنجون مصلحتون ڇپائي رکيون اٿن هل هذا الا بشر مثلڪم ۽ پوء چون ٿا ته ناهي اهو مگر انسان توهان وانگر انهي جي ڳالهه تسليم ڪرڻ ۾ ڪهڙي ڪا اهميت آهي اسان لاء؟ اسان به ته اهڙو ئي مضمون ٺاهي ۽ مصلحتون بيان ڪري سگهون ٿا. هي آهي مقصد. واسروا النجوي الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلڪم اهو شخص ناهي مگر هڪڙو آدمي آهي اسان جهڙو.

عدل جي صلي ۾ عن ايندي آ معنيٰ رخ موڙڻ ۽ پري ڪرڻ. هتي اليٰ آهي، تنهن جي معنيٰ توهان افتاتون السحر اي تعدلون الي السحر توهان سحر جي طرف ٿا مائل ٿيو، عدول ڪري ڦري اچو، حالانڪ توهان ڏسو ٿا، ڏسي وائسي ۽ پوء انهيء جادوء جي چڪر ۾ ڪيئن ٿا ڦاسو. اکين ڏٺي جادو ۾ ڦاسڻ ته مناسب ڪونهي، انهيء قسم جون خفيه ميٽنگ ٿا ڪن ۽ اهڙا وڏا وڏا هڪڙا مشوري جا ادارا هنن بڻايا آهن، جتي ڪافر اسلام جي برخلاف هميشان دنيا جي اندر ڪندا ٿا رهن پيا، جيئن اقوام متحده جو ادارو آمريڪا ۾ آهي ته ساري دنيا ۾ اقوام متحده جو ادارو اسلام جي برخلاف اولين ڪوشش ۽ ڪاوش ڪري رهيا آهن. ۽ اتي ڳالهيون انهيء قسم جون هميشه سوچيندا آهن ته مسلمانن ۽ اسلام جي برخلاف ڪيئن ڪم ڪجي ۽ مسلمانن جي تباهي ڪيئن سوچجي اهڙيء طرح عالمي ادارو آهي هنن جو هڪڙو اهو انهيء حڪم ۾ داخل آهي اسروا النجوي الذين ظلموا عالمي ادارو اقوام متحده جو قال ربي يعلم القول نبيء هنن کي چيو، انهيء پنهنجي وقت جي نبيء سڳوري، ربي يعلم القول منهنجو رب ڄاڻي ٿو انهيء ڳالهه کي جيڪي توهان چئو ٿا. معنيٰ اها ڳالهه مخفي هن کان ڪانهي. في السماء والارض آسمان ۾ زمين ۾ وهو السميع العليم اهو ٻڌندڙ، ڄاڻندڙ آهي. اهو رب تعاليٰ ٻڌ ڄاڻي ٿو. پيغمبر فرمايو، توهان جي مشورن کي الله خوب ڄاڻي ٿو.

احلام جمع حلم جي خواب متفرق خواب آهن معنيٰ عجيب عجيب قسم جون ڳالهيون آهن قرآن پاڪ ۾ اهي خواب متفرق جيڪي هو لهي ٿو سي وري اسان کي ٻڌائي ٿو ننڊ ۾ آيل ڳالهيون اسان جي آڏو حقيقت ڪري ٿو پيش ڪري قرآن پاڪ جي لاء خواب جي ڳالهه ۽ متفرق شيون معنيٰ بي ربط بي تڪيون ڳالهيون ڪري تهمت ڏنائون بل افتراه پر نه اڃا هن پنهنجي هٿرادو ٺاهي ڪوڙ ٻڌو آهي افترا چيس. افترا جو مطلب هي آهي ته معنيٰ حقيقت ڪانهي، مفتري جو جيڪو قول هوندو آهي سو بي حقيقت هوندو آهي. خواب ڏسڻ ۾ ته ايندو آهي ۽ مفتري جي قول ڪو ڏسڻ ۾ نه ايندو آهي، دلي طرح رڳو ڳالهيون ماڻهو ٺاهيندو ويندو آهي. ان کان پوء وري چيس بل هو شاعر، شاعر شعر چوندو آهي ۽ انهيء ۾ پنهنجا مفروضا تيار ڪري، ان جي مٿان شعر ٺاهيندو آ. جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوء تي شعر چوڻو هوندو اٿس ته فرضي ماڻهو خيال ۾ رکي انهيء جي لاء شعر چوندو آ. جيڪڏهن ڪو واقعو، ڪا جنگ ته فرضي خيال ۾ رکي پوء ان تي شعر چسپان ڪندو آ. اها ڳالهه الله تعاليٰ ٿو فرمائي انظر ڪيف ضربوا لڪ الامثال ڪيئن ڏس بيان ڪيا اٿن مثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا اهي سڌو رستو وٺي نه سگهندا ها ڪهڙا گمراهه ٿي ويا آهن.

مطلب هي نڪتو، خلاصو، ته توهان چئو ٿا ته ڪو نشان ڏيکار ته پوء مڃيون، جيئن اڳين نبين، قومن کي نشان ڏيکاريا. الله تعاليٰ جواب ۾ ٿو فرمائي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي ته تون چوين ته اڳين نشان ڏٺا پوء انهن مڃيون؟ پاڻ انهن تي عذاب آيو جو فرمائشي نشانات جي انحرافي ڪيون. توهان به ائين عذاب کي گهرو ٿا ڇا؟ فرمائشي نشان طلب ڪري، اهو ته توهان جي لاء نتيجو حق ۾ نه ايندو. وما ارسلنا قبلک الا رجالا اسان اڳي رسول موڪليا ها نوحي اليهم انهن ڏي وحي ڪندا هئاسين مرد هوندا هئا اتان معلوم ٿئي ٿو ته عورت نبي نه ٿيندي آهي مرد ئي نبي ٿيندو آهي هڪڙو اهو مسئلو نڪتو رجال انسان جي جنس منجهان آهي تنهن ڪري رجل اهي ماڻهو ٿيا نوحي اليهم وحي ڪندا آهيون اسان انهن ۾ معنيٰ ماڻهو جو هيا ته ماڻهن ۾ مرد انسان نبي ٿي آيو فاسئلوا اهل الذڪر ان ڪنتم لا تعلمون توهان پڇيو وڃي ياد رکڻ وارن کان جيڪڏهن نٿا ڄاڻو اهل ذڪر اهل المعرفت من العلماء بالتورات والانجيل جيڪي معرفت رکن ٿا تورات جي انجيل جي انهن عالمن کان وڃي پڇو ته اڳي جيڪي نبي گذريا آهن آيا اهي مرد هيا انسانن منجهان هيا ڪين ملڪ هيا يا ڪا ٻي جنس هئي پوء اهي توهان کي پاڻهي ڳالهه ڪندا الله فرمائي ٿو ته اسان اهي مرد ڪڏهن موڪليا ها جيڪڏهن ڳالهه پڇڻي اٿو ته جاچي ڏسو هل هذا الا بشر مثلڪم جو جواب آهي اهو هنن چيو ته بابا هي انسان آهي ان جي ڳالهه ڇا مڃبي رب ٿو فرمائي ته توهان کي معلوم هجي ته اڳي به پيغمبر ان طرح آيا انسان ذات نه ڄاڻو. خبر وارن کان وڃي معلوم ڪريو ته توهان کي ٻڌائيندا ته واقعي هو انسان آهي. موسيٰ عليه السلام کي انسان ٿا چون. حضرت عيسيٰ عليه السلام کي انسان ٿا چون. اڳين نبين سڀني کي سندن قومون يا ٻيا ٻڌ وارا انسان ٿا سمجهن. هنن وٽ اهو فيصلو هو ته انسان آ تنهن ڪري نبوت نه هوندي. انسانيت ۽ نبوت نه گڏبا. اهو هيو هنن جو فيصلو. ها اڄوڪن جو وري اهو فيصلو آهي ته هي نبي آهي تنهن ڪري انسان نه آهي. انسانيت ۽ نبوت ۾ ٽڪراء اڳي به هيو هاڻي به. اهو فيصلو ٻنهي ڌرين جو برابر ٿيل آهي. فيصلي ۾ اڳيون ڪافر مشرڪ ۽ هن وقت جو مبتدع اهي برابر آهن پاڻ ۾. نبوت ۽ انسانيت هڪ مقام ۾ هڪ شخص ۾ نه گڏبا پر اڳيان انسان سمجهي مڃي پوء چوندا ته هي نبي نه آهي.

جسدا معنيٰ ذو اجساد نه ڪيو اسان انهن کي جسم معنيٰ صاحب جسم جو جو نه کائن طعام کاڌو کائيندا ها وما ڪانوا خالدين ۽ هميشه رهڻ وارا به ڪونه هيا معنيٰ بشري خصوصيتون انهن ۾ موجود هون فرشتن وانگر بدن انهن جو اهڙو نه هو جو کاڌو نه کائي ابراهيم عليه السلام وٽ همراهه آيا ته انهن کاڌو نه کاڌو هو هي کاڌو کائن ٿا تنهنجي معنيٰ ته نبي کائي ٿو نه نڪي اهي اهي اهڙا جو خدا هجن، موت ۽ فنا طاري نه ٿيندو آ، باري تعاليٰ هميشه ذات ۾ دائم قائم آهي، اهي نبي ائين به ڪونه هوندا آهن جو هميشه زنده رهن انهن تي فنا ئي ڪونه اچي، فاني مخلوق آهي، نبين جي هدايت لاء الله تعاليٰ انهن کي اٿاري ٿو ثم صدقناهم الوعد پوء اسان انهن سان پنهنجو وعدو سچو ڪيو. معنيٰ انهن کي اسان ڳالهيون سچيون، رسولن کي جيڪي چيون هيون ته توهان جي نجات ٿيندي، توهان جي نصرت ٿيندي، اها ڳالهه ٻڌائيسون، وعدو انهن سان پورو ڪيوسون، انهن مقابلي وارن جي سامهون توهان جي مدد ڪنداسين، توهان جي نصرت ڪنداسين، اهي مسرفين آهن، اهي مسرفين جيڪي

اهو رب تعاليٰ توهان ڏي فرمايو ته موڪليوسين اسان آسمان تي جنهن ۾ توهان جو ذڪر آهي، معنيٰ اهو قرآن، عربيء ۾، توهان جي شهرت آهي، عرب جي عزت آهي، قوم جي بلندي آهي ته نبي انهن جي قوم ۾ آيو، ڪتاب انهن جي قوم ۾، انهن جي زبان قوميء تي لٿو. ايڏي عزت توهان کي محسوس نٿي ٿئي. ساري دنيا جي اندر توهان کي سبقت ملي آهي، قيادت ملي آهي دنيا جي، افلا تعقلون، عقل نٿا ڪريو؟ توهان کي ايتري نعمت، ايتري دولت جو ڪو قدر ڪونهي. قرآن جي ذريعي توهان کي هر قسم جي نصيحت ۽ فهمائش ملي، اها ڳالهه به توهان کي ٿي. اهڙي طرح قرآن پاڪ جي ذريعي توهان کي ساري دنيا ۾ قيادت ملي، هر ڪو چوي ته اهو قرآن پاڪ عربن جي زبان ۾ لٿو آهي. رسول پاڪ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم هن عرب قوم ۾ آيو آهي، هيڏي عزت توهان کي ڏنيسين، سو توهان کي سمجهه ۾ نٿي اچي ڳالهه. ذڪرڪم جي معنائون ٿيون سين ٻه، ذڪرڪم نصيحتڪم هڪڙي معنيٰ توهان جو ذڪر لٿو آهي معنيٰ نصيحت توهان جي لاء لٿي آهي. ذڪرڪم معنيٰ ما يشرفڪم ويذيع صيتڪم توهان کي شرف ڏياري توهان جي شهرت کي اشاعت ڪري. ٻئي معنيٰ ۾ اهڙو احسان هتان سمجه ۾ آيو ته ڪنهن جاء تي ڪنهن ڳوٺ ۾ ڪنهن علائقي ۾ جيڪڏهن ڪا اهڙي ڀلي شيء پيدا ٿئي ٿي ته ان علاقي جي ان ملڪ جي ان ڳوٺ جي عزت آهي رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جڏهن نبوت کي ظاهر فرمايو مڪي مڪرم جي عزت

اوچتو ئي اهي انهيء باس کان يرڪضون کڙيون پيا هڻن. کڙين هڻڻ جو مطلب هي آهي ته ڀڄن پيا وڃن. اهڙو پيا ڀڄن جو کڙيون پيون لڳن. يرڪضون ٿي وڃن. رڪض چئبو آهي گهوڙي دوڙ جي ميدان کي. يرڪضون معنيٰ گهوڙن وانگر پيا ڀڄن، تڪڙا پيا ڀڄن مطلب مسرعين. عذاب کان ڪيئن ڀڄندو ماڻهو ڪاڏي ويندو لا ترڪضوا ڀڄو نه وارجعوا ۽ موٽي اچو الي ما اترفتم فيه ان شي ۾ جنهن ۾ توهانکي عيش ڏنو ويو هو ان ۾ پنهنجون جايون پنهنجون جائيدادون بنگلا ماڙيون ڦٽي ڪيون ڪاڏي ٿا ڀڳا وڃو الاهي عذاب اچي ته پوء وٺي ڀڄن ومساڪنڪم ۽ توهان جا گهر لعلڪم تسالون ته شايد توهان کان ڪا ڳالهه پڇا ڪئي وڃي، معنيٰ لعلڪم تقصدون سؤال، ڪو سؤال وغيره به ته توهان کان پڇيو وڃي، ڪا مشورو، توهان جي مٿان ڪهڙو عذاب آيو، ڪيئن لٿو، بيهو ته ڪا ڳالهه ته ٻڌائي وڃو، ائين بنا پڇڻ جي، بنا ڳالهائڻ ٻولهائڻ جي اٿي ٿا ڀڄو، يعني جڏهن عذاب الاهي سامهون اچي ويو ته ماڻهو ڀڄندا، جان بچائڻ جي ڪوشش ڪندا. هن وقت تڪويني طور ڄڻ اهو چيو ويندو ته ڪاڏي ٿا ڀڄو بيهو ته حال احوال ته ڏيو، رب تعاليٰ جي طرفان اهو انهن جي لاء استحقاري ڪلام آهي، حقارت جو ڪلام آهي. اها دولت، اهي جايون، اهي ملڪيتون، بنگلا، ماڙيون توهان ڦٽي ڪيون، هاڻي هليا ٿا وڃو؟ تقسيم جڏهن پاڪستان جي ٿي ته هندو ائين ملڪ ڇڏي ڀڄي هليا ويا. اهڙي طرح وري هوڏانهن ڪيترا مسلمان پنهنجون جائدادون ملڪيتون ڦٽي ڪري هليا ويا. اها هڪڙي ايڏي وڏي صورت پيدا ٿي، جيڪا صورت ڄڻ قوم ۽ ملڪ ۽ ملت جي لاء هڪڙو وڏو عذاب جو سبب بڻجي پئي. لکا ماڻهو قتل ٿي ويا. ڇاونجاهه هزار عورتون جيڪي مارڻ جهڙيون نه هيون. هندن جي گهرن ۾ اڄ اهي نانيون ڏاڏيون بڻجي ويون.

توهان آسمان زمين کي ان جي پيدائش کي راند سمجهيو آهي، راند واند ڪانهي، هڪڙي حقيقت آهي، جنهن حقيقت کي وجود مليل آهي. بل نقذف بالحق پر اسان وجهندا آهيون حق کي علي الباطل باطل جي مٿان حق کي باطل جي مٿان اسان پرکيو آهي حق آهي ايمان باطل آهي ڪفر

هميشه رب تبارڪ وتعاليٰ جي عبادت ۾ چست آهن، انهن ۾ فتور نه ٿو اچي، لا يفترون ولا يستحسرون نه ڪي ڪاهلي ۽ سستي ٿا ڪن، ٿڪجن ٿا، نه تڪبر ٿا ڪن منهنجي عبادت کان، الله جي عبادت کان، نه ڪي سستي ٿا ڪن، يسبحون تسبيح پڙهن ٿا پاڪائيء سان، رات ۽ ڏينهن ۾ پاڪائي الله جي بيان ٿا ڪن، لا يفترون ۽ نه ڪي اهي فتور ۾ ٿا اچن، جو سست ۽ ڪمزور بڻجي پون. الله جي توحيد، الله جي تسبيح، الله جي عبادت ۽ تعريف و ملڪوت السماوات ۾ پئي ٿي هلي. ام اتخذوا آلهة من الارض ڇا هنن ورتا آهن ٻيا خدا ڪري زمين ۾ هم ينشرون اهي انهن کي هلائيندا اٿاريندا ملڪ ۾ اهي انهن کي گهمائن ٿا الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته انهن الهن هنن کي هلايو اٿا معنيٰ هم يحيون الموتيٰ جياريندا مئن کي، ويبعثونهم من قبورهم، اهڙا ته اٿن جيڪي مئن کي اٿاري قبرن منجهون جاڳائي ۽ پوء آڏو اچي بيهاري حساب ڪتاب وٺندا، اها به ڪا ڳالهه آهي ڇا؟ ام اتخذوا الهة من الارض، يا ورتا اٿن ڪي ٻيا خدا پنهنجا معبود، جن جي عبادت ۽ فرمانبرداري لائق آهي، هم ينشرون، جي اهي انهن کي نشر ڪن. ۽ گهمائن اٿارين ويهارين جيئرو ڪري هلائين ائين نه آهي بلڪل لو ڪان فيهما آلهة الا الله لفسدتا جيڪڏهن هجن ها ان آسمان ۽ زمين ۾ فيهما جو ضمير ٻنهي ڏي آلهة گهڻا معبود الا الله سواء الله جي ٻيا ڪي گهڻا معبود هجن ها، لفسدتا، اهو آسمان ۽ زمين سڄو خراب ۽ تباهه ۽ برباد بيڪار ٿي وڃي ها. تعداد الهه جو ابطال نهايت پختي ۽ واضح طريقي سان دليل قرآن پاڪ جو آهي جو پنهنجي مخصوص انداز ۾ الله تعاليٰ پيش ڪيو آهي لو ڪان فيهما آلهة الا الله لفسدتا جملو تمام ٿورڙو آ دليل تمام وڏو آ جو قرآن شريف ۾ اهو بيان ٿيل آ مطلب هي آهي ته عبادت جي معنيٰ آهي ڪامل تذلل رب جي آڏو مڪمل جهڪ پنهنجي دل سان، پنهنجي جسم سان، دماغ جي نيت سان، سر سان رب جي آڏو پنهنجي وجود کي پيش ڪرڻ. ڪامل تذلل صرف انهيء ذات جي لاء لائق آهي، جنهن اسان کي وجود جي دولت ڏني ۽ اسان کي سهڻين صفتن سان آراسته ڪيو. اهڙي قوت ۽ اهڙي هستي! جنهن جي اسان جي اکين تي بصير جو پهلو، ڪنن تي سميع جو اثر، زبان تي ڪليم جو فيض، دماغ تي علم جي پالوٽ، دل تي ارادا نازل ڪري، جسم ۾ حياتي حي جو اثر ۽ بدن ۾ طاقت قيوم جي تجلي.

اهو آهي انسان جو ڪنهن به حيثيت ۾ رب تبارڪ وتعالي جي ان فيض ڏانهن هر وقت اهو محتاج آهي الله تعالي اهڙي هستي جو نالو جنهن پنهنجي فيض صفات سان انسان کي مڪمل ڪري دنيا ۾ رهڻ جي لائق بڻايو آهي ۽ پنهنجي خلافت جو حقدار بڻايو آهي ته دين کي دنيا جي اندر قائم ڪري ۽ رواج ڏي اهڙي هستي اهڙي قوت جنهن وجود جي دولت ڏني اسان کي صفات سان آراسته ڪيو ۽ سينگاريو لازمي اهڙي هستي جو نالو الله اهو هر عيب کان پاڪ هر نقص کان پاڪ ڪنهن حيثيت ۾ اهو مغلوب نه ٿئي ۽ ڪنهن جي طاقت کان نه دٻجي ان جي ڪم ۾ ڪو روڪ ٽوڪ نه وجهي فرض ڪريو هاڻي آسمان ۽ زمين ۾ جيڪڏهن ٻه خدا هجن ته ٻئي اهڙي شان جا ضرور هوندا آخر هڪڙو ننڍو ٻيو وڏو ٻه خدا ڪيئن چئبا ساڳي طاقت ساڳي قوت ساڳا صفات ساڳي ذات فرض ڪريو گهڙي کن جي لاء ته آسمانن ۾ ٻه خدا هجن ۽ ان شان سان هجن ان وقت ڏسڻو هي آهي ته عالم تخليق ۾ جيڪو مٿيون جهان آهي آسمانن جو هيٺيون جهان آ اسانجي ملڪ جو تدبير جو ايا انهن ٻنهي جو ان جهان جي هلائڻ ۾ اتفاق آهي ڪين نه صورت جي ٻنهي جو اتفاق آهي، هو به چئي ٿو سج اڀري، هو به چئي ٿو سج اڀري، هو به چئي ٿو مينهن وسي، هو به چئي مينهن وسي، هو به چئي زمين آباد، هو به چئي زمين آباد. ٻه الاهه آهن، طاقتون تمام وڏيون آهن، هر هڪڙو ڪامل مڪمل آهي پنهنجي ذات ۽ صفات ۾ پر ٻه ٿي پيا آهن. ٻه ٿي پيا آهن ته هن زمين ۾ جا حڪومت ٿي هلي حڪومت انهن جي اتفاق سان ٿي هلي. هڪ جو حڪم ٻئي جو حڪم مخالفت ڪانهي يا مخالفت آهي آهن ڪامل هستيون مخالفت ڪانهي هاڻي جڏهن هن حڪم ڪيو ته سج اڀري هن مهل اڀري حڪم ڪيو ته هن ملڪ کي فتح اچي هن ملڪ کي شڪست اچي ٻئي ان حڪم ۾ هن سان اتفاق ڪيو يا نه اتفاق به ڪين ۽ ملڪ ۾ سج کي اڀارين. اهو سج جو اڀرڻ، ملڪ جو فتح ٿيڻ، فصلن جو پيدا ٿيڻ، ماڻهن جو ڄمڻ، ماڻهن جو مرڻ، اهو هڪڙي جاري ڪري ڏنو. ٻيو ايا انهي ڪم ۾ هن سان شريڪ آهي؟ جيئن مشرڪ جو چوڻ هوندو آهي. شريڪ آهي ته ڀلا انهي جي شرڪت جي ضرورت ايتري آهي ته جيڪڏهن نه گڏجيس ها ته ڪم نه ٿئي ها.

جنهن کي اسان چيو آهي ته اهو به خدا آهي، ايا اهو به ڪو ڪم ڪري ٿو ڪي نه؟ جي ڪم نه ٿو ڪري ته خدا بيڪار ته ڪونه هوندو آهي. ڇا لازم آيو؟ اتفاق ڪري ٻئي جيڪڏهن دنيا هلائن ته ٻنهي جي زور سان دنيا ٿي هلي يا هڪڙي جي؟ جي ٻنهي جي زور سان هلي ٿي ته پوء چئبو ته هر هڪڙو خدا ڪونهي ڇو ته هر هڪ کي ٻئي جي مدد کپي ٿي جيڪو مدد گهرندو آهي سو خدا ڪيئن چئبو؟

جيڪڏهن ان سان گڏ مدد ڪرائي ٿو ته ضرورت اٿس يا نه، جيڪڏهن ضرورت اٿس ته هي خدا نه چئبو، ڇو ته محتاج آهي ٻئي جي، جيڪڏهن ضرورت نه اٿس ته انهيء کي ڀلا مدد ڪرڻ جي ضرورت آهي ڪي نه، جي انهيء کي مدد ڪرڻ جي ضرورت آهي نه ته اهو بيڪار ٿي پوندو ته پوء هن کي ته ضرورت ڪانهي، اهو خدا چئبو نه.

سبحان الله رب العرش عما يصفون الله پاڪ آهي رب عرش جو جيڪي توهان وصف ٿا ڪيو خدا کان ڪونه پڇيو ويندو جيڪي ڪري ماڻهن کان پڇا ڪئي ويندي

الحق لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلڪ من رسول اسان اڳي جڏهن ڪو رسول موڪليو آهي نه موڪليو آهي مگر الا نوحي اليه هن ۾ وحي ڪندا رسول ايندو آهي ته ماڻهن کي ڳالهه ٻڌائيندو انه لا اله الا انا هن کي چوندو ته الله کان سواء ٻيو ڪو نه ڪمائي

رب انهن جي پس و پيش کي سڀ کي ڄاڻي ٿو. رب کان ڪا شيء مخفي ڪانهي ڪا. اهو هڪڙو ئي الله آهي جيڪو ساري دنيا تي قابض ۽ ضابط آهي. جنهن لا يشفعون الا لمن ارتضي نٿا سفارش ڪن مگر جنهن کان الله راضي ٿئي. هو الله تعاليٰ اجازت ڏئي ته توهان هنن جي لاء مون کان ڀلي دعا گهرو ته به مان توهان جي دعا قبول ڪيان. ائين سو ٿي سگهي ٿو باقي ڪنهن کي ايترو به ايتري به قوت ڪانهي ڪا. جيڪڏهن ڪو مشرڪ هجي ڪو ڪافر هجي

يقين ڪن قدرت جا کليل نشان اهڙا آهن ۽ محڪم انتظامات ايڏا مضبوط جنهن ماڻهوء کي پنهنجي رب تبارڪ وتعاليٰ جي وجود تي ۽ ان جي هستيء تي يقين آهي اهو ماڻهو ڪامياب آهي ومن يقل منهم اني اله جيڪو ماڻهو يقل چئي ٿو ته مان الله آهيان من دونه مون کان سواء ٻيو ڪو جنهن الله پنهنجو ٺهرائي ڇڏيو آهي فذلڪ نجزيه جهنم پوء اسان هن کي بدلو ڏينداسين جهنم جو ڪذلڪ نجزي الظالمين اهڙو بدلو ڏيندا آهيون اسان بي انصافن کي بي انصاف ماڻهو اهي اهڙي سزا جا لائق آهن اسان انهن کي به بدلو ڏينداسين جيڪي مشرڪ ٿا ٿين